SBS Radio ລາວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງເດີນຂະບວນປະທ້ວງຢູ່ໃນປະເທດໄທ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນບັງກອກພະມະຫານະຄອນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວການເມືອງຂອງການປົກຄອງຂອງລັດຖະບານ ປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ມີມາຊົ່ວ ໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມີໂອກາດໄດ້ສອບຖາມ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ກ່ຽວກັບເລື່ອງການປະທ້ວງນີ້ວ່າ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າປະທ້ວງໃນກຸງເທບຫັ້ນນ່າ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ມັນມີຂ່າວ ມີຂ່າວທີ່ວ່າ ປະເທດໄທນີ້ຈະສາມາດສ້າງຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ນີ້ ໂດຍໂຕເອງ ໂດຍ ນັກວິທະຍາສາດຂອງຕົນນີ້ນະ ກະແມ່ນວ່າໃກ້ຊິໄດ້ແລ້ວ ວ່າຊັ້ນເທາະ ອັນນີ້ນີ້ ມັນພາໃຫ້ການປະທ້ວງໃນປະເ ທດໄທ ທີ່ວ່າມີກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາໂຄວິດ-19 ຂອງປະເທດໄທນີ້ ແມ່ນວ່າການປະທ້ວງນັ້ນເບົາບາງລົງຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ ເລື່ອງນີ້ເນາະ ກໍບໍ່ໝັ້ນໃຈ ບໍ່ແນ່ໃຈເນາະ ເພາະວ່າເລື່ອງຂອງວັກຊີນກ ະເປັນອີກເລື່ອງໜຶ່ງ ແຕ່ວ່າຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ປະທ້ວງນີ້ ຕ້ອງການໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະຍຸດ ນີ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງເນາະ ໂອ ແປວ່າມັນແມ່ນບັນຫາເກົ່າພຸ້ນ ປະທ້ວງມາແຕ່ໃດພຸ້ນວ່າ ຢາກໃຫ້ເພິ່ນລາອອ ກແມ່ນບໍ່ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ